ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເຕືອນວ່າ ການລະເມີດສິດທິມະນຸດທີ່ທະວີຂຶ້ນ ແລະ ການຈຳກັດຮັດແຄບສິດທິພົນລະເຮືອນ ແລະ ການເມືອງ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ ພວມເກີດມີຄຳຖາມຂຶ້ນ ມາວ່າ ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຈະມາເຖິງ ຈະເປັນໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ສ່ຳໃດ ລີຊາ ສລາຍນ໌ ນັກຂ່າວ VOA ສົ່ງລາຍງານເລື່ອງນີ້ມາຈາກນະຄອນເຈນີວາ ບ່ອນທີ່ສະພາສິດທິມະນຸດຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັ ນຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບສະພາບການ DRC ເຊິ່ງສາລີຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດລາຍງານສູ່ຟັງ ກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມທີ່ໜ້າຕື່ນຕົກໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ມາດຕະການບີບບັງຄັບ ອິດສະຫຼະພາບຂອງປະຊາຊົນໃນການສະແດງອອກ ແລະ ຄົບຄ້າສະມາຄົມ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ໃນເວລາພຽງ 3 ເດືອນກ່ອນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ໃນສາທາລະນະ ລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກນັ້ນ ສຳນັກງານຂອງຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ດ້ານສິດທິມະນຸດໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໄດ້ມີການເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ 35 ເປີເຊັນຂອງການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງໃສ່ກັບການຈຳກັດຮັດແຄບດ້າ ນປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ເຄິ່ງໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ກະທຳຂຶ້ນໂດຍພວກຕຳຫຼວດນັ້ນ ທ່ານນາງ ໂຊແຊັດ ກັນຍົງ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງອົງການຮ່ວມມືໃນສະໜາມ ແລະ ດ້ານເທັກນິກ ກ່າວວ່າ ການປະທ້ວງຕ່າງໆ ແມ່ນພວມຖືກບັ ງຄັບໃຫ້ຢຸດເຊົາ ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ນຳຂອງຝ່າຍຄ້ານ ພວກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດທັງຫຼາຍ ພວກນັກຂ່າວ ລວມທັງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວທັງຫຼາຍ ຕ່າງກໍຖືກນາບຂູ່ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຢ້ານກົວ ທ່ານນາງໃຫ້ ຂໍ້ສັງເກດວ່າ

irrespective of their political affiliation ເນື້ອແທ້ຂອງສັງຄົມປະຊາທິປະໄຕ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນຄວາມສາມາດຂອງປວງຊົນ ໂດຍບໍ່ຈຳກັດວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະສັງກັດຢູ່ໃນການເມືອງຝ່າຍໃດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຊົມໃຊ້ສິດທິ ແລະ ອິດສະຫຼະພາບ ໂດ ຍບໍ່ຕ້ອງຢ້ານກົວຕໍ່ການຕອບໂຕ້ຈາກລັດຖະບານ ການເຄົາລົບນັບຖືສິດທິມະນຸດ ແມ່ນເປັນເສົາຄ້ຳທີ່ສຳຄັນ ທີ່ຈະບົ່ງບອກເຖິງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການເລືອກຕັ້ງທີ່ຈະມາເຖິງ ທ່ານນາງ ກັນຍົງ ເຕືອນວ່າ ສະພາບການດ້ານສິດທິມະນຸດໃນສາທາລະນະລັດຄອງໂກ ຫຼື DRC ມີທ່າທາງວ່າຈະຂີ້ຮ້າຍລົງ ເວລາການເລືອກຕັ້ງຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາເຖິງຢູ່ນີ້ ທ່ານນາງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານດັ່ງກ່າວ ຈົ່ງຕ່າວປີ້ນແນວໂນ້ມ ທີ່ສ້າງຄວາມກັງວົນເປັນຫ່ວງທີ່ວ່ານີ້ ທ່ານນາງ ມາຣີ ອານຈ໌ ມາຊໍເບກວາ ລີກູເລຍ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສິດທິມະນຸດ DRC ເຫັນດີເຫັນພ້ອມວ່າປະເທດຂອງທ່ານນາງ ຈະຕ້ອງໄດ້ທຳຄວາມພະຍາຍາມໄປຫຼາຍກ ວ່ານີ້ ເພື່ອປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສິດທິມະນຸດ ແຕ່ທ່ານນາງກໍກ່າວວ່າ ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍແລ້ວ ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ການເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 23 ເດືອນທັນວານີ້ຈະເສລີ ມີຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ປ າສະຈາກການແຊກແຊງຈາກພາຍນອກ ໂດຍເວົ້າເພີ່ມໃສ່ວ່າ ຂໍ້ຈຳກັດຮັດແຄບຕໍ່ການປະທ້ວງຂອງປວງຊົນ ແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກເລີກໄປແລ້ວແຕ່ສາມເດືອນກ່ອນ ສຳລັບພັກການເມືອງທຸກຝ່າຍ ທ່ານນາງໄດ້ໃ ຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ນີ້ເປັນເທື່ອທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກໄດ້ຮັບເອກະລາດເປັນຕົ້ນມາ ເມື່ອ 58 ປີກ່ອນ ລັດຖະບານແມ່ນຈະມີການໂອນອຳນາດແບບປະຊາທິປະໄຕ ທ່ານນາງເອີ້ ນມັນວ່າເປັນຜົນສຳເລັດຄັ້ງປະຫວັດການ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA